ເຈົ້າຊົດຊ່ວຍລູກໆປັບຕົນປັບໂຕເຂົ້າກັບວິກິດໂຄວິດ-19 ໄດ້ແບບໃດກັນ ການກັບຄືນໄປເຂົ້າໂຮງຮ່ຳໂຮງຮຽນອັນປົກກະຕິ ພາຍຫຼັງຍາມພັກຮ້ອນຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍຈົບສິ້ນລົງໄປແລ້ວ ແມ່ນເຮັດໃ ຫ້ເດັກໆມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນດີອົກດີໃຈ ຫຼືກັງວົນໃຈ ສຳລັບທ່ານພໍ່ແມ່ທັງຫຼາຍ ມັນມີບາງສິ່ງບາງຢ່າງຜູ້ຊົດຊ່ວຍເດັກໆນັ້ນ ໃຫ້ມີຄວາມບໍ່ໜັກໃຈແດ່ໃນການເຂົ້າໂຮງຮ່ຳໂຮງຮຽນ ເປັນຮວດໃໝ່ຂອງພວກເຂົາເ ຈົ້າ ນາງສາວອາເດຍ ເປເຣສ ອາຍຸ 11 ປີ ໄດ້ຍິນໄດ້ຊາບຂ່າວຄາວຕ່າງໆອັນພິນາດກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ໃນເດືອນມົກກະລາປີ 2020 ເພື່ອນໆສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຍານາງ ແລະອົດສະຕຣາເລຍໂດຍທົ່ວໄປ ຕິດຕາມມອງເ ບິ່ງມັນ ຈົນທີ່ໃນທີ່ສຸດພະຍາດໂຄວິດ-19 ມັນກໍມາຮອດມາເຖິງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍໄດ້ ຢ່າຫຼົງຢ່າລືມວ່າ ໂຄວິດ-19 ລາມມາຈາກປະເທດຄອມມູນິດ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ

like it can't just grow legs and come here but actually it did ທຸກໆຄົນອາດບໍ່ແຄແທ້ໆຫຼາຍນັກ ເມື່ອພວກເຮົາເຫັນພະຍາດນັ້ນຢູ່ໃນຂ່າວຄາວຕ່າງໆ ມັນເປັນດັ່ງວ່າມັນບຸກລຸກປະເທດນັ້ນ ມັນຄົງບໍ່ມາຮອດມາເຖິງແຫ່ງນີ້ ຍ້ອນທີ່ວ່າມັນບໍ່ອອກແຂ່ງ ອອກຂາແລ້ວມາຍັງແຫ່ງນີ້ ແຕ່ມັນມາໄດ້ແລ້ວ ໃນເດືອນ 5 ສາກົນປີ 2020 ການຄົ້ນຄວ້າໂດຍ Kids Helpline ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ 39 ເປີເຊັນຂອງຜູ້ໜຸ່ມນ້ອຍທີ່ໂທຫາພວກເພິ່ນ

ໃນເວັບໄຊຂອງ Australian Department of Health ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ມີກໍລະນີໂຄວິດ-19 4.5 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນຂຶ້ນກັບເດັກໄວຮຽນ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າເບິ່ງໂດຍ ດຣ Bowen ຊີ້ແຈງວ່າ ມີຈຳນວນການຕິດແປດກັນນ້ອຍໃນໂຮງຮ່ຳໂຮງຮຽນໃນລັດ New South Wales ໂດຍມອງເບິ່ງຕົວຢ່າງຕ່າງໆຂອງ SARS-CoV-2 ທີ່ມີສາຍພົວພັນເຖິງໂຮງຮ່ຳໂຮງຮຽນ ເຖິງຄາວທ້າຍເທີມທີ 3 ຂອງປີ 2020

ຍານາງເວົ້າວ່າ ລູກຂອງຍານາງລຶ້ງແກ່ນກັບວິທີຂອງຄົນໄຕ້ຫວັນໃນການໃຊ້ໜ້າກາກອະນາໄມໃນບ່ອນສາທາລະນະຊົນ ແລະ ຄົນໃນໄຕ້ຫວັນໃນສັງຄົມກໍທຳການໃຊ້ໜ້າກາກອະນາໄມເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ເມື່ ອທີ່ມັນບໍ່ແມ່ນນິດໄສໃຈຄໍຂອງຄົນໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍຈະໃຊ້ໜ້າກາກອະນາໄມໃນຊີວິດປະຈຳວັນ

ຈະຢູ່ບ້ານຢູ່ເຮືອນ ບໍ່ໄປໂຮງຮ່ຳໂຮງຮຽນ ນາງສາວ ເປເຣສ ຢູ່ຊັ້ນການຮຽນ ປ. 6 ໃນປີ 2021 ຜ່ານໂຮງຮຽນສອງຮວດມາແລ້ວ ແລະ ຈະເລີ່ມເຂົ້າໂຮງຮຽນໃໝ່ຢູ່ ນາງມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນດີອົກດີໃຈ ທີ່ຈະໄດ້ພົບປະກັບເພື່ອນໆ ນາງເວົ້າວ່າ ສຳລັບເດັກໆ ທີ່ມີຄວາມກັງວົນກັງວາຍກ່ຽວກັບການຈ ະພົບປະກັນກັບເພື່ອນຝູງ ແມ່ນໃຫ້ເລືອກເອົາເພື່ອນໆ ນາງບໍ່ຖືກລົບກວນຫຍັງ ໂດຍການໄດ້ຮ່ຳຮຽນຢູ່ບ້ານຢູ່ເຮືອນ ໃນໄລຍະທີ່ໂຄວິດ-19 ອາລະວາດຢູ່ ເພາະເທັກໂນໂລຈີຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຄວາມສຳພັນກັນໃນ ດ້ານເພື່ອນມິດພູນດີຢູ່ຕະຫຼອດປີ 2020 ທີ່ມີລັອກດາວຕ່າງໆ ສຳລັບນັກຮຽນທີ່ມີຄວາມຫ່ວງໃຍກ່ຽວກັບການຈະຕິດແປດໂຄວິດ-19

1800 020 080 ເພື່ອຫາເອົາຂໍ້ມູນຕື່ມອີກກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ສຳລັບການຄ້ຳຈູນໃນດ້ານຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ເຈາະຈົງໃສ່ເດັກໆ ແລະ ບຸກຄົນຜູ້ໜຸ່ມນ້ອຍ ກວ່າອາຍຸ 25 ປີ ໃຫ້ໂທຫາ Kids Helpline ໄດ້ໃນທຸກເມື່ອ ໂດຍນຳເບີໂທລະສັບ 1800 55 1800 ຖ້າ ຫາກຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນດ້ານພາສາ ໃຫ້ໂທຫາກິດຈະການແປໜັງສື ແລະ ພາສາ ຄື TIS ໂດຍນຳເບີໂທລະສັບ 13 14 50 ແລ້ວຖາມເອົາຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ຕ້ອງການ SBS Radio Lao